ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ
ນັກເຄື່ອນໄຫວຊາວອົດສະເຕຣເລຍຄົນໜຶ່ງກ່າວວ່າ ລາວອາດຈະຖືກໂທດຕິດຄຸກ 7 ປີ ຫຼັງຈາກລາວຖືກຈັບຍ້ອນຖືກກ່າວຫາວ່າທຳການຂົ່ມຂູ່ວາງລະເບີດຕໍ່ສະຖານທູດຈີນທີ່ກຸງລອນດອນ ດຣູ ພາຟລູ ອາຍຸ 23 ປີ ປະຕິເສດການຂົ່ມຂູ່ທາງອີເມວຕໍ່ສະຖານທູດຈີນ ທີນາ ຄວິນ ແລະ ເບັນ ລູວິສ ລາຍງານ It's just a nightmare.
ມັນເປັນພຽງຝັນຮ້າຍ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່ານີ້ໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍ ນັ້ນແມ່ນ ດຣູ ພາຟລູ ນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົດສະເຕຣເລຍ ກ່າວຈາກປະເທດອັງກິດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກຈັ ບກຸມໃນຂໍ້ຫາວ່າ ສົງໄສບຸກລຸກສະຖານທູດ ສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອສ້າງການຫຼອກລວງດ້ວຍລະເບີດ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງອາຍາ ລາວຖືກຈັບກຸມໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ນອກສະຖານທູດຂ ອງຈີນທີ່ກຸງລອນດອນ ໃນຂະນະທີ່ລາວປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການປະຕິບັດຕໍ່ຊາວອຸຍເກີ ທິເບດ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ຫຼັງຈາກທີ່ພະຍາຍາມໃສ່ກາວຕິດມືຂອງລາວ ແລະ ທຸງຊາດຂອງໄຕ້ຫວັນໃສ່ປະຕູແລ້ວ ຊາຍໜຸ່ມໄວ 23 ປີ ກໍໄດ້ຖືກຕຳຫຼວດກັກຕົວໄວ້ ຍ້ອນຖືກກ່າວຫາວ່າຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະວາງລະເບີດຕຶກນັ້ນ The fact that there are now news headlines saying Drew Pavlou has been accused of ດ້ວຍທີ່ວ່າຕອນນີ້ມີຫົວຂໍ້ຂ່າວວ່າ ດຣູ ພາຟລູ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຂົ່ມຂູ່ຈະວາງລະເບີດ ຢ່າລືມຄວາມຈິ ງທີ່ວ່າ ມັນເປັນການຕົວະທີ່ສົມບູນ ເປັນການປະດິດສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ພຽງແຕ່ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ທ່ານມີຊື່ຂອງທ່ານຢູ່ຂ້າງຂອງການຂົ່ມຂູ່ລະເບີດເທົ່ານັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ມັນເປັນພຽງແຕ່ເຄື່ອ ງໝາຍສີດຳໃນຊື່ສຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ມືດມົວທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນກັບຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດປານນັ້ນ ຄຳວ່າເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ໝາຍເຖິງລັດຖະບານຈີ ນ ລາວເວົ້າວ່າລາວເຊື່ອວ່າລາວຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ຖືກໃສ່ຮ້າຍໂດຍຄົນອື່ນ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານຈີນ ກ່ຽວກັບການລົນນະລົງເພື່ອສິດທິຂອງຊາວອຸຍເກີ ລາວເວົ້າວ່າມີຄົນສ້າ ງທີ່ຢູ່ອີເມວປອມ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງບໍ່ມີທາງທີ່ຈະເຊື່ອມລະຫວ່າງໂຕລາວ ແລະ ອີເມວນັ້ນໃສ່ກັນ I mean, it, they've got absolutely no evidence it was me.

ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານຈີນ ລາວໄດ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃນສະພາສູງ ຫຼື the Senate ໃນລັດ Queensland ໃນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະບານໃນປີນີ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງ ດຣູ ພາຟລູ ໄດ້ປະນາມກ ານກະທຳຂອງຕຳຫຼວດໃນການກັກຂັງລາວເປັນເວລາ 23 ຊົ່ວໂມງ ຮ່ວມທັງອຸປະສັກທີ່ລາວກ່າວວ່າລາວໄດ້ປະເຊີນໃນການເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດ້ານກົງສຸນ

And I said, please just let me see the email. They said, we'll show it to you in the interview, but you can't do the interview until solicitors are here. I said, you know, can we just do the interview now without solicitors? I was just exhausted and I waived my right. Like I was stupid to do that, but I was just exhausted. They would, I, I feel like they were trying to put me in like a position where I would do something like that by like exhausting me, making me so stressed and, and panicked and just not telling me exactly what's happening so that I would just be panicking and not think clearly.

when they finally showed me the email I was just absolutely shocked that anyone could believe something so stupid so utterly stupid I mean the email was just the email basically said this is Drew Pavlou you have until two, you have until 12 p.m. to stop the Uyghur genocide or I blow up the embassy. Just insanity. Just I mean like who would ever put their name to something like that? Who would ever write something like that? And then it's actually and then it was actually signed off with a nice touch as well. Regards Drew.

ລາວຕ້ອງລາຍງານໂຕກັບຕຳຫຼວດອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ ໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງ ລັດຖະບານກາງອົດສະຕຣາລີກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງກົງສຸນແກ່ທ່ານ Pavlou ໂດຍມີ ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າໄດ້ບອກກັບຂ່າວ SBS ວ່າມັນຍັງຈະຍົກຂຶ້ນມາສອບຖາມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອັງກິດ ກ່ຽວກັບທ່ານ Pavlou ອ້າງວ່າທ່ານຖືກປະຕິເສດໃນການເຂົ້າເຖິງສຳນັກງານກົງສຸ ນ